You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au. ສະບາຍດີທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານຂ່າວ ຂ່າວທີ່ວ່າທ່ານລາຍງານເປັນປະຈຳນີ້ນະ ທີ່ລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນຂ່າວທີ່ວ່າສົນຈິດສົນໃຈນີ້ ໃຫ້ຊາບອີກຄັ້ງໜຶ່ງແດ່ ຄືວ່າກະຊວງມະຫາ ດໄທຂອງປະເທດໄທນີ້ ປະຊຸມຜູ້ວ່າ 12 ຈັງຫວັດທີ່ຕິດກັບ ຊາຍແດນລາວນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເພິ່ນປະຊຸມກັນຫຍັງເນາະ ທາງປະລັດກະຊວງມະຫາດໄທກະໄດ້ເອີ້ນຜູ້ວ່າລາຊະການຈັງຫວັດ 12 ຈັງຫວັດ ແລະກະ 3 ຈັງ ຫວັດໃກ້ຄຽງຊາຍແດນ ສປປ ລາວ ລ່ວມປະຊຸມກັບເອກອັກຄະລາຊະທູດ ແລະ ກົງສຸນໃຫຍ່ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເພື່ອຂັບເຄື່ອນຄວາມລ່ວມມືໃຫ້ຄອບຄຸມທຸກມິຕິຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເນາະ ໂດຍສະເພາະຄວາມລ່ວມມືດ້ ານໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ໂດຍທ່ານສັດໄຊ ພົມເລີດ ປະລັດກະຊວງມະຫາດໄທ ກະໄດ້ນຳຄະນະຜູ້ວ່າລາຊະການຈັງຫວັດ 15 ຈັງຫວັດ ກະມີຈັງຫວັດຊຽງລາຍ ພະເຍົາ ນ່ານ ອຸດຕະລະດິດ ພິດສະນຸໂລກ ເລີຍ ໜອງຄ າຍ ບຶງການ ນະຄອນພະນົມ ມຸກດາຫານ ອຳນາດຈະເລີນ ອຸບົນລາຊະທານີ ອຸດອນທານີ ຂອນແກ່ນ ແລະກະຈັງຫວັດສະກົນນະຄອນເນາະ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລ່ວມກັບເອກອັກຄະລາຊະທູດ ແລະ ກົງສຸນໃຫຍ່ປະ ຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລ່ວມກອງປະຊຸມທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາທາລະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ໂດຍປະລັດກະຊ ວງມະຫາດໄທ ເພິ່ນກະໄດ້ບອກວ່າ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງມະຫາດໄທ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງໄທ ກະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ມີນະໂຍບາຍໃນການສົ່ງເສີມຄວາມສຳ ພັນອັນດີກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຊຶ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຈະເປັນການຫາລືລ່ວມກັນ ເພື່ອກຳນົດທິດທາງໃນການເຮັດວຽກດ້ານຄວາມສຳພັນຕ່າງປະເທດ ມາຊຸກຍູ້ໃນພື້ນທີ່ຈັງຫວັດທີ່ຕິດຊາຍແດນກັບ ສປປ ລາ ວ ໃຫ້ເກີດຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຄອບຄຸມທັງເລື່ອງຂອງເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳ ລວມເຖິງເຮັດວຽກດ້ານໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງການຄະມະນາຄົມທ າງລົດໄຟ ເນື່ອງຈາກວ່າທາງ ສປປ ລາວ ມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍ ມີເສັ້ນທາງທີ່ຕໍ່ເນື່ອງຈາກປະເທດຈີນ ແລະກະເຊື່ອມຕໍ່ມາສູ່ປະເທດໄທ ເພື່ອສ້າງປະໂຫຍດຮ່ວມກັນຂອງທັງສອງປະເທດໃນອະນາຄົດຕໍ່ໄ ປ ລວມເຖິງການສ້າງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງປະເທດ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄົນໄທ ແລະກະປະຊາຊົນຊາວ ສປປ ລາວ ໂອກາດນີ້ເນາະ ທ່ານບຸນຕາ ອ່ອນນາວົງ ອະທິບໍດີກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາ ທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງສາທາລະປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ເພິ່ນກະໄດ້ມາບັນຍາຍກ່ຽວກັບການພັດທະນາໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານການຄະມະນາຄົມໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະໂຄງການລົດໄຟລາ ວ-ຈີນ ໂດຍໄດ້ເປີດເວທີໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜູ້ວ່າລາຊະການຈັງຫວັດຂອງໄທ ໄດ້ລ່ວມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະກະຊັກຖາມ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໃນກ ານຂັບເຄື່ອນການເຮັດວຽກໃນດ້ານການຄະມະນາຄົມຕໍ່ໄປເນາະ ອັນ ກ່ຽວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ທ່ານລາຍງານນີ້ ແມ່ນວ່າກະຊວງມະຫາດໄທຂອງປະເທດໄທນີ້ ຈັດກອງປະຊຸມຂຶ້ນຢູ່ໃນລາວ ຮ່ວມກັບສະຖານ ທູດໄທໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະຊຸມກັນກັບທາງການລາວຊັ້ນບໍ ອັນນີ້ກະເປັນການປະຊຸມສະເພາະຂອງຜູ້ວ່າລາຊະການຈັງຫວັດທີ່ ອ່າ ຢູ່ໃນ ຕິດຈັງຫວັດຊາຍແດນເນາະ ແລະກະເອກລາຊະທູດໃນລາວ ກົງສຸນໃຫຍ່ໃນລາວເນາະ ເຮັດ ເຮັດ ແລະກະໄດ້ເຊີນ ເຮັດ ທາງ ເຮັດ ເຮັດຢູ່ລາວພຸ້ນບໍ ຫຼືຢູ່ຝັ່ງໄທພີ້ ຢູ່ ຢູ່ລາວ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເນາະ ໂອ້ ເຂົ້າໃຈ ແລ້ວກະໄດ້ເຊີນທາງຕົວ ກະໄດ້ເຊີນທາງຕົວແທນຂອ ງລັດຖະບານລາວ ໂດຍທ່ານ ບຸນຕາ ອ່ອນນາວົງ ອະທິບໍດີກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເນ່ຍ ມາບັນຍາຍພິເສດ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລ້ວກະໃຫ້ມີການສອ ບຖາມໃນເລື່ອງຂອງການພັດທະນາ ອ່າ ທາງລົດໄຟ ທາງການຄົມມະນາຄົມຂອງລາວນີ້ນະ ແຕ່ຕີ້ວ່າມັນ ມັນຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈທີ່ວ່າໄທປະຊຸມກັນ ໂດຍສະເພາະທີ່ວ່າມີປະມານ 15 ຈັງຫວັດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກັ ບສະຖານທູດໄທຫັ້ນ ແລ້ວມັນດ້ວຍເຫດໃດວ່າໄປຈັດຢູ່ລາວພຸ້ນ ເອົາ ເອົາລາວມາຮ່ວມຊີ້ລະ ເປັນຫຍັງບໍ່ຈັດຢູ່ໜອງຄາຍ ຫຼືວ່າຢູ່ໃນເຂດນ້ຳແດນດິນໄທພີ້ ລະກະແລ້ວຕົວະ ອັນນີ້ເນາະ ຄືການຈັດກອງປະຊຸມຢູ່ ລາວນີ້ ເທົ່າ ເຂົ້າໃຈວ່າຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມແລ້ວ ຈະສິໄດ້ມີການໄປເບິ່ງວຽກເນາະ ໄປເບິ່ງວຽກດ້ານການ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ໂດຍສະເພາະການສ້າງລົດໄຟຈາກຈີນມາ ມາລາວ ແລ້ວກະສິຂ້າມມາໄທຈັ່ ງຊີ້ ກະສິໄປຢູ່ໃກ້ ກະຈະໄດ້ໄປເບິ່ງນຳຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ເພາະວ່າໄທມັນກະມີຄວາມປະສົບການກັບທາງລົດໄຟຫຼາຍແລ້ວ ອັນສ້າງແຕ່ເໜືອຕະຫຼອດໃຕ້ພຸ້ນ ແມ່ນວ່າມີມາແຕ່ດົນແລ້ວ ກະທາງລົດໄຟເຮັດຢູ່ໃສມັນ ກະຄືກັນໝົດ ຊະວ່າໄປເບິ່ງອີກນີ້ ກະເປັນສິ່ງທີ່ແປກໆຢູ່ ແຕ່ວ່າກ່ຽວກັບເລື່ອງກອງປະຊຸມກັນນີ້ນາ ທີ່ວ່າຖືວ່າເປັນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ລະໄປ ເພາະວ່າມັນມີ 15 ຈັງຫວັດພຸ້ນເຂົ້າຮ່ວມຊີ້ນີ້ ແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກປະຊຸມແ ລ້ວ ເພິ່ນໄດ້ຕົກລົງຫຍັງກັນແດ່ເນາະ ອັນນີ້ກະເປັນການນຳ ນຳຂໍ້ສະຫຼຸບມາ ສິມາປະມວນຜົນອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຫຼັງຈາກນັ້ນກະສິໄດ້ມີການເຮັດເລື່ອງທີ່ກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງການ ສິເຮັດງານເຮັດວຽກຕໍ່ໄປຈັ່ງຊີ້ນ ະ ເປັນການສະຫຼຸບຫຼັງຈາກ ຫຼັງຈາກການປະຊຸມແລ້ວ ໄດ້ເນື້ອຫາຈາກການປະຊຸມແລ້ວເນ່ຍ ກະສິນຳມາສະຫຼຸບ ແລ້ວກະສິມີ ອ່າ ນະໂຍບາຍໃນການສັ່ງການໃຫ້ທາງຈັງຫວັດຊາຍແດນເນ່ຍ ອ່າ ດຳເນີນການ ຕໍ່ໄປຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າຢາກຊາບວ່າ ອັນ ກອງປະຊຸມນີ້ຈົບສິ້ນລົງໄປແລ້ວບໍ ຄະ ຄັນວ່າຈົບສິ້ນນີ້ ເພິ່ນໄດ້ສະຫຼຸບຫຍັງແດ່ນີ້ນະ ອັນນີ້ກາ ການສະຫຼຸບນີ້ຍັງ ຍັງບໍ່ ຍັງບໍ່ສິ້ນ ສິ້ນສຸດເນາະ ຄົງເປັນນຳຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ການຈັດກ ອງປະຊຸມກັນເນ່ຍ ມາກຸງເທບອີກເທື່ອໜຶ່ງ ແຕ່ວ່າປະຊຸມກັນຢູ່ລາວນີ້ແລ້ວລະບໍ ຫຼືວ່າ ຫຼືວ່າຍັງປະຊຸມກັນຕໍ່ຢູ່ ແລ້ວໆ ລະແລ້ວ ອ່າ ອັນນີ້ກະເປັນການປະຊຸມແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ ເຮັດ ມື້ວານນີ້ເນາະ ອືມ ມື້ວານນີ້ ແຕ່ວ່າຂໍ້ສ ະຫຼຸບມັນຍັງບໍ່ແລ້ວເທື່ອ ຄັນວ່າສະຫຼຸບແລ້ວກະສິໄດ້ໄປບາງກອກພຸ້ນ ແລ້ວກະຈັ່ງສິນຳມາປະຕິບັດແມ່ນບໍ
ແມ່ນໆ ອືມ ໂອ້ ກະແປວ່າສິກິນເວລາຫຼາຍເດືອນເຕີບລະໄປ ເພາະວ່າເວົ້າເລື່ອງເຈົ້ານາຍ ມັນ ມັນເຮັດວຽກ ວຽກຊ້າວ່າຊັ້ນເທາະ ແລ້ວນະ ບັນຫາໜຶ່ງນີ້ ຢາກຊາບນີ້ ແມ່ນວ່າອຳເພີສັງຄົມ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ນີ້ນະ ເຮັດຈັ່ງໃດວ່າ ເຮັດບຸນເຮັດທານເອີ້ນຂວັນປາ ມາສູ່ແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ ມັນເປັນຫຍັງເປັນຈັ່ງຊັ້ນເນາະ ອັນນີ້ກໍເປັນ ອັນ ວັດທະນະທຳ ວິຖີຊາວບ້ານເນາະ ຄັນມີອີ່ຫຍັງເນ່ຍ ຕົກອົກຕົກໃຈນີ້ເນາະ ກໍສິມີການເ ອີ້ນຂວັນສູ່ຂວັນກັນເນາະ ຈັ່ງທີ່ຜ່ານມາ ນ້ຳໂຂງແຫ້ງ ປາເກີຍຕື້ນຂຶ້ນມາຕາຍຈັ່ງຊີ້ເນາະ ກໍຊາວບ້ານໄປຈັບມາຢູ່ມາກິນກັນນີ້ເນາະ ກໍເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນເນ່ຍ ຕົກອົກຕົກໃຈ ກໍໄດ້ມີການເອີ້ນຂວັນກັນເນາະ ອັນ ນີ້ເນາະ ຊາວອຳເພີສັງຄົມ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ກະໄດ້ເຮັດບຸນເອີ້ນຂວັນປາມາສູ່ແມ່ນ້ຳຂອງເນາະ ໂດຍຊາວບ້ານມ່ວງ ອຳເພີສັງຄົມ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ກະໄດ້ເຮັດບຸນເອີ້ນຂວັນປາຄືນມາຂອງເນາະ ອ່າ ຊື່ ງານເນາະ ຊື່ບຸນເນາະ ຢູ່ທີ່ລິມຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ບ້ານ ບ້ານມ່ວງ ຕຳບົນບ້ານມ່ວງ ອຳເພີສັງຄົມ ຈັງຫວັດໜອງຄາຍ ເພື່ອໃຫ້ຊຸມຊົນລິມແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມເກີດຄວາມຮັກໃນຊັບພະຍາກອນຂອງຕົນເອ ງ ເປັນການປຸກໃຫ້ຊຸມຊົນລຸກຂຶ້ນມາເປັນຜູ້ຈັດການຊັບພະຍາກອນຂອງຊຸມຊົນດ້ວຍຕົນເອງຢ່າງຍັ່ງຍືນເນາະ ເທື່ອນີ້ກໍມີການຈັດສະແດງນິທັດສະການໃຫ້ຄວາມຮູ້ ການສະແດງດົນຕີ ການຊົມ ອ່າ ຈາກຊົມລົ ມນັກກິດຈະກຳມະຫາວິທະຍາໄລຂອນແກ່ນ ເຄືອຂ່າຍຄົນຮັກແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ສະມາຄົມເຄືອຂ່າຍສະພາອົງກອນຊຸມຊົນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ພາກລຸ່ມ 7 ຈັງຫວັດພາກອີສານ ອົງກອນແມ່ນ້ຳ ແມ່ນ້ຳສາກົນ ຄະນ ະນັກວິໄຈທ້ອງຖິ່ນ ໂຄງການວິໄຈຊຸມຊົນບ້ານມ່ວງກັບການສ້າງແຜນເຊີງລຸກໃນການປັບໂຕໃຫ້ຮູ້ທັນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ສູ່ການເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດຄວາມໝັ້ນຄົງທາງອາຫານຢ່ າງຍັ່ງຍືນເນາະ ຊຸມຊົນບ້ານມ່ວງ ມີ ມີທ່ານ ແກ້ວພວງ ປະທານກຸ່ມລັກແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມຕຳບົນບ້ານມ່ວງ ແລະກະທ່ານ ໄຊວັດ ທາລະຄຸນ ແກນນຳຄົນຮັກແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ປະຊາຊົນຊາວຕຳບົນບ້ານມ່ວງ ນັກຮຽນ ນັກສຶກສາ ກຸ່ມສິລະປິນ ແລະກະສື່ມວນຊົນເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຈຳນວນຫຼາຍເນາະ ໂດຍພາຍໃນບຸນເນາະ ນອກຈາກມີການຈັດນິທັດສະການແລ້ວ ກະມີ ອ່າ ເປັນການນິທັດສະການກ່ຽວກັບວິຖີຊີວິດຂ ອງລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ມີການແຈກໜັງສືອັບເດດສະຖານະການແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ກິດຈະກຳບອກເລົ່າຄວາມຮັກ ຄວາມຫ່ວງໃຍ ອ່າ ຄວາມໃນໃຈ ມີຊຸ້ມວາດພາບລະບາຍສີ ວິຖີຊີວິດລຸ່ມນ້ຳຂອງພາກລຸ່ ມຂອງເດັກເຍົາວະຊົນຄົນຮັກແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ການສະແດງດົນຕີ ແລະ ມີໝໍລຳກອນຂອງກຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ໂດຍນາຍົກສະມາຄົມສິລະປິນໝໍລຳຈັງຫວັດໜອງຄາຍເນາະ ອັນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ລາຍງານ ຢ່າງຍືດຍາວນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈນີ້ ມອງເບິ່ງແລ້ວມັນ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຊິແມ່ນບຸນເອີ້ນຂວັນປາມາສູ່ແມ່ນ້ຳຂອງກໍຈິງຢູ່ ແຕ່ວ່າເບິ່ງຄັກ ຄຶດຄັກແລ້ວ ມັນເປັນການທີ່ວ່າປຸກລະດົມມວນຊົນ ໃນ ອ່າ ອະນຸຮັກແມ່ນ້ຳຂອງ ປູປາຕ່າງໆນີ້ ອັນນີ້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າຖືກຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ກະຈະແມ່ນລັກສະນະເໝືອນກັບວ່າພະຍາຍາມສື່ໃຫ້ປະຊາຊົນ ໂດຍຜ່ານສື່ຕ່າງໆທີ່ໄປຮ່ວມບຸນໃນເທື່ອນີ້ເນາະ ໄດ້ເຜີຍ ແຜ່ໄປ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັກໃຫ້ກັບຄົນທຸກຄົນໄດ້ ໄດ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ແລະ ມາຮ່ວມກັນ ມາຊ່ອຍກັນໃນການ ອ່າ ຮ່ວມກັນອະນຸລັກ ຮ່ວມກັນປົກປ້ອງຮັກສາຈັ່ງຊີ້ນະ ອືມ ມັນກໍຊ້າໄປ ເຕີບແລ້ວ ເພາະວ່າ ວ່າອັນນ່າ ເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ຫຼືວ່າເຂື່ອນຫຍັງກໍຢ່າລະ ທີ່ວ່າມັນເປັນແນວໃດກະຢ່າ ທີ່ວ່ານ້ຳຂອງແຫ້ງນັ້ນກໍ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ໄດ້ມາຊ່ວຍກັນທີ່ວ່າຊູຊີວິດປາໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ມັນສູນພັນ ແມ່ນຊ່ວຍກັນມາ ຈັບເອົາປາໄປຂ້າ ໄປກິນ ໄປແກງ ໄປ ໄປຊື້ໄປຂາຍຊ້ຳ ມັນເຮັດໃຫ້ປາສູນພັນນີ້ນະ ມັນກະອາດຈະທີ່ວ່າຊ້າໄປແລ້ວ ເພາະວ່ານ້ຳຂອງແຫ້ງເທື່ອນີ້ ມັນ ມັນ ມັນເສຍຫາຍຫຼາຍແທ້ໆໃດ໋ ໃນດ້ານ ອ່າ ແວດລ້ອມ ເພ າະວ່າປູປາຕາຍຫຼາຍນີ້ນະ ແລ້ວກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າເພິ່ນມາເຮັດບຸນເອີ້ນຂວັນປາມາສູ່ແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ ກໍເຖິງແມ່ນວ່າເພິ່ນຊິມີລາຍການຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງກະຕາມນີ້ ແມ່ນວ່າເພິ່ນໄດ້ມາຊີ້ແຈງອະທິບາຍແ ກ່ປະຊາຊົນ ຫຼືວ່າປວງຊົນ ຫຼືວ່າຂ່າວຄາວຕ່າງໆຊາບບໍ່ວ່າ

ປວງຊົນເອົາມາກິນ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີປາໄປອະນຸຮັກແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ນະ ກະໄປຈັບເອົາຢູ່ນຳໜອງ ຢູ່ນຳວັດອັນແກ້ວກູ່ຢູ່ໜອງຄາຍນີ້ໄປປ່ອຍກໍໄດ້ ເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄປເຫັນປາບຶກປາເລີມຢູ່ຫັ້ນ ເພິ່ນລ້ຽງໂຕ ຊ່ຳແອວຊ່ຳຂານີ້ບັກຫຼາຍໆຢູ່ຫັ້ນ ເອົາໄປໂຜດມັນລົງນ້ຳຂອງ ກໍເປັນການໂຜດມັນ ລະກໍເປັນການອະນຸຮັກແວດລ້ອມໄປນຳ ຈັ່ງຊີ້ກໍອາດຈະເປັນການດີຢູ່ ແຕ່ວ່າເຖິງຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ກ່ຽວກັບບຸນຂວັນປານີ້ນະ ແມ່ ນວ່າເພິ່ນເຮັດແຕ່ບ່ອນດຽວນີ້ບໍ່ ຫຼືວ່າບ່ອນອື່ນກໍເຮັດນຳ

ຫຼາຍພໍສົມຄວນຢູ່ ນອກຈາກຄົນ ຄົນໃນຊຸມຊົນແລ້ວ ກໍຍັງມີຄົນນອກຖິ່ນຈາກຊົມລົມສະມາຄົມທີ່ຮັກແມ່ນ້ຳຂອງທັງຫຼາຍເນາະ ກໍໄປຮ່ວມກັນ ກັນຫຼາຍພໍສົມຄວນຢູ່ ກ່ຽວກັບສະຖານະພາບ ຫຼືວ່າສະຖານະການຂອ ງແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມນີ້ນະ ແມ່ນວ່າເຮັດຈັ່ງໃດວ່າຢູ່ແຖວໆໜອງຄາຍນີ້ກໍປຸບມື້ດຽວຊັ້ນ ລະດັບແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ຂຶ້ນ 2 ແມັດກວ່າ ລະມັນຜິດປົກກະຕິ ແລ້ວມັນເປັນແນວໃດເນາະ

ຂຶ້ນກໍເສຍຫາຍ ລົງກໍເສຍຫາຍ ແຕ່ວ່າດັ່ງທີ່ທ່ານເວົ້ານະ ທາງການໄທນີ້ເພິ່ນໄດ້ຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງລະດັບນ້ຳຂອງແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ ແລ້ວກະລາຍງານອອກໂດຍເປັນທາງການ ຫຼືວ່າຜ່ານໂທລະພາບ ຫຼືວ່າວິທ ະຍຸກະຈາຍສຽງກະຢ່ານີ້ ທ່ານເຫັນທາງການລາວ ຫຼືວ່າຝັ່ງລາວ ເພິ່ນໄດ້ກະທຳສິ່ງທີ່ທ່ານລາຍງານນີ້ຫຼືບໍ່ເນາະ ກ່ຽວກັບທາງການໄທທີ່ວ່າເຝົ້າລະວັງລະດັບແມ່ນ້ຳຂອງ ລາຍງານໃຫ້ປະຊາຊົນຊາບນີ້ນະ

ເຫັນແຕ່ຢູ່ໃນໂທລະພາບໄທຫັ້ນແລະ ເຂົາເຈົ້າຖ່າຍທອດວ່າຊັ້ນ ກະແປວ່າເບິ່ງເອົາຂ່າວ ເອົາຂ່າວ ເອົາຂໍ້ມູນຈາກໂທລະພາບໄທພີ້ແລະ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່າໜອງຄາຍນ້ຳຂຶ້ນປຸບປັບ ສອງແມັດປາຍນີ້ຢ່າງວ່ອງໄ ວ ແລະກະຜິດປົກກະຕິນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນ ມັນແມ່ນຍ້ອນຝົນຕົກໜັກໃນຂົງເຂດໜອງຄາຍ ຫຼືວ່າສາຂາແມ່ນ້ຳຂອງຝັ່ງລາວພຸ້ນມີຝົນຕົກຫຼາຍ ແລະມັນ ມັນເຮັດໃຫ້ນ້ຳຂອງຂຶ້ນແມ່ນບໍ່ ອັນນີ້ເນາະ ກະ

ບໍ່ໃຫຍ່ຂະໜາດ ໃຫຍ່ຂະໜາດດອກຫວາ ແຕ່ວ່າມັນກະໃຫຍ່ເຕີບ ມີໝໍ້ປັ່ນປະມານສາມໝໍ້ນີ້ລະ ທີ່ວ່າແຕກວ່າຊັ້ນເທາະ ພັງ ຢ່າ ຢູ່ແກ້ງຄູນບໍ ແກ້ງກູດບໍ ແມ່ນຫຍັງນີ້ລະ ອັນນີ້ກໍພະຍາຍາມຕິດຕາມຂ່າວຢູ່ ເພາະວ່າມັ ນບໍ່ມີໃຜລາຍງານຂ່າວ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຊາບໃນອະນາຄົດນີ້ກະລາຍງານໃຫ້ຊາບແດ່ ແຕ່ວ່າເຖິງຈັ່ງໃດກໍຕາມ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່ານ້ຳຂຶ້ນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນຄົງມີຜົນສະທ້ອນອັນຈົບດີແກ່ປະເທດໄທນີ້ນະ ແມ່ນວ່າ ເນາະ ແລະມັນມີຜົນສະທ້ອນດີນີ້ນະ ທີ່ວ່າຍົກຕົວຢ່າງເນາະ ຫ້ວຍໂມງຢູ່ເໜືອສີຊຽງໃໝ່ນີ້ ຄັນວ່ານ້ຳຂອງແຫ້ງນີ້ ເຂົາເຈົ້າຊິອັດປະຕູຫ້ວຍໄວ້ ເພື່ອວ່າເກັບນ້ຳໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຮັດໄຮ່ເຮັດນາ ລ້ຽງປູລ້ຽງປ າ ຄັນວ່າຂຶ້ນນີ້ກະເປີດໃຫ້ນ້ຳຂອງເຂົ້າໄປ ໃຫ້ປູໃຫ້ປາໃຫ້ນ້ຳເຂົ້າໄປ ແລະກະເກັບໄວ້ນີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ ຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ ຍ້ອນທີ່ວ່າມັນຂຶ້ນໆລົງໆແບບນີ້ນີ້ ທາງການໄທເພິ່ນໄດ້ເປີດຫ້ວຍເປີດຮ່ອງ ຫຼືວ່າປິດ

ຈາກສິງຫາທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ມັນຂຶ້ນທາງເໜືອກ່ອນ ແລ້ວພາກໃຕ້ກໍຊິຂຶ້ນນຳຫຼັງຫັ້ນແຫຼະ ເອົາ ຈັ່ງໃດກໍຢ່າ ຂ່າວໆທີ່ທ່ານລາຍງານນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນເປັນຂ່າວໆທີ່ວ່າລ້ວນແລ້ວທີ່ເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈບໍ່ ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ດ້ວຍເຫດນີ້ກໍຂອບໃຈນຳທ່ານຫຼາຍໆ ກໍຂອບໃຈ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານ Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au